انبياء ڪرام جون ڪاميابيون ۽ مقابلي وارن جون هلاڪتون ٻڌايون ۽ دنيا جي بي ثباتي آخرت جي مقابلي ۾ ان جي حقارت پيش ڪئي ان کان بعد هن حاضر مضمون ۾ اهڙي هڪڙي شخص جو بيان اچي ٿو جنهن نبيء سڳوري جي ڳالهه نه مڃي پڻ رشتيدار هيو نه رشتو ڪم آيس نه هن کي علم ڪم آيو ۽ عقل نه دولت هن جي ڪم جي جيڪا شيء هئي سا اها هن هٿان وڃائي اها حضرت موسيٰ عليه السلام جي تابعداري. قارون حضرت موسيٰ عليه السلام جو رشتيدار هيو ۽ فرعون جي پيشي ۾ رهندو هو. ظالم حڪومت جو دستور هوندو آهي ته. پنهنجي اردگرد سرمائيدار رکي انهن کي پنهنجي خدمت ۾ آله ڪار بڻائيندا آهن ٻين تي ظلم ڪرڻ جو فرعون به بني اسرائيل ۾ هن شخص کي چونڊيو هيو ۽ تجارت وارو ماڻهو دولت وارو ماڻهو ٿي ويو. بعض ڪتاب لکن ٿا ته حضرت يوسف عليه السلام جي ڪنهن شاهي خزاني منجهان جيڪو مدفون خزانو هو زمين ۾ پوريل خزاني کي ڪنز عربي ۾ چئبو آهي ڪاڻ دٻيل خزانو، اتان هن کي ڪجهه هٿ اچي ويو هو. شاهي خزانا محفوظ رکڻ جي لاء ڪي اڳي اهي طريقا هوندا هئا. انهي لحاظ کان به هو وڏو هڪڙو دولتمند ٿي پيو. ٻئي طرف فرعون جي پيش دستيء ڪري هڪڙو سرمائيدار اقتدار وارو صاحب هيو. اقتدار وارا ماڻهو باطل حڪومتن جي پاڇي ۾ رهي دولت ڪمائيندا آهن. غريبن منجهان امير بڻجي ويندا آهن. جيئن موجوده حڪومت ۾ ڏسو ڪيترا اهڙا ماڻهو جيڪي معمولي قسم جي حيثيت رکندا هئا مگر هن حڪومت ۾ وڏا امير بڻجي ويا عهدا حاصل ڪري دولتمند ٿي ويا اُها دولت حاصل ڪيائون جا هنن کي خواب ۾ به معلوم ڪانه هئي هي به اهڙي طرح سان وڏو هڪڙو دولتمند ٿي ويو هيو. بني اسرائيل حضرت موسيٰ عليه السلام جي حڪم هيٺ آيا فرعون غرق ٿي ويو هن پوء مالي ترقي شروع ڪئي هن جي مالي ترقي جيڪا آهي سا شروع ڪيل مالي ترقي اها بند ٿي وئي ۽ جيڪا سرداري هئي هن جي سا به هلي وئي ڇو ته اهو سرمائيدار جيڪو وڏي ۾ وڏو ماڻهو هيو جنهن جي بل بوتي تي هن جي به دولت گڏ ٿيندي هئي اهو سرچشمو هن جو ختم ٿيو تنهن ڪري هن کي حسد حضرت موسيٰ عليه السلام سان غصو رهيو. ظاهر ۾ مؤمن هيو. اندر ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام جي خلاف ڪڙهندو هيو. تورات ظاهر ۾ تمام گهڻو پڙهندو هو. معلوم ٿيندو هو ته علم ۾ مشغول آهي مگر هن جي دل صاف نه هئي. حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ حضرت هارون عليهم السلام جي عزت ۽ قوم جي اندر وقار ڏسي ۽ تابعداري ڏسي هن ڳالهه تي وڌيڪ پريشان ٿيندو هو ته مان به انهن جو سؤٽ آهيان آخر ماڻهو مون کي ايترو ڇو نٿا ليکن اهي ٻئي ته نبي به ٿي ويا، سردار به بڻجي ويا، مان کي ته ڪجهه ڪونه مليو. ۽ هن وٽ دولت هئي، خزانو هيو، اهو هن جي لاء ڪافي هو، مگر قاتل الله الحسد، الله حسد کي تباهه ڪري، اول ما يبدأ بصاحبه، پهرين شروع ڪندو آهي، جيڪو حسد جو صاحب هوندو آهي انهي تي بلا پوندي، جنهن سان حسد ڪر اهو ته ويچارو پنهنجي گهر آرام ۾ هجي، ننڊ ۾ يا جاڳ ۾ پر حاسد هر حالت ۾ پيو سڙي ۽ ڪڙهي، هن سان اها حالت ۽ مصيبت ٿي پئي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو اهو ڪان من قوم موسيٰ ان قارون ڪان من قوم موسيٰ قارون هو موسيٰ عليه السلام جي قوم منجهان معنيٰ سبطي هيو ۽ رشتيدارن ۾ هيو سؤٽ چون ٿا بغيٰ عليهم پوء انهن تي هن شرارت ڪئي سرڪشي ڪئي ظلم ڪيئين انهن تي، تڪبر ڪيئين، مستقل ٿيو ۽ هڪڙي حڪم جي هن انحرافي ڪئي. زڪوات چوڻ جو حڪم حضرت موسيٰ عليه السلام زڪوات ڏيڻ جو حڪم ڪيس. ماڻهن کي چوڻ لڳو ته موسيٰ عليه السلام جا جيڪي حڪم احڪام هيا اهي ته برداشت ڪياسين مگر هاڻي اسان کي چوي ٿو ته اهو جيڪو اسان جو مال آهي اهو به وصول ڪري جيڪي هن جا نوڪر چاڪر هيا ڪي دوست احباب هيا

هن جون ڪنجيون چاليهه ماڻهو کڻي هلن، منزل تي پهچائڻ جي ضرورت هجي ته ٿڪجي پون. ايڏو وڏو خزانو! هن اهو چيو ته اسان مال اهو ڪيئن ڏينداسين؟ ڪن ماڻهن هن کي چيو ته واقعي آخر ڪهڙي ضرورت پئي آهي موسيٰ عليه السلام کي جو تنهنجو مال ٿو کسي الا کسڻ جي ڳالهه ته ڪانه هئي الله جو فريضو هو حضرت موسيٰ عليه السلام کي هن بدنام ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هڪڙي عورت ڪا گندي قسم جي تنهن کي پئسا ڏئي هن تيار ڪيو ته ڀريء مجمع ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام جي خلاف حرڪت ڪري ۽ موسيٰ عليه السلام کي انهي ۾ ملوث ڪرڻ جي ڪوشش ڪري نبي سڳورو پاڪ نبي ڳالهه هيء ته حضرت موسيٰ عليه السلام زنا جي حد پنهنجي وعظ ۾ بيان فرمائي نبي جو ڪم هو احڪام پئي ٻڌائين هن چيو ته جڏهن اها حد پنهنجي وعظ ۾ ڪڏهن بيان ڪري ته پوء تون هڪدم اٿي ۽ چئجانء ته پوء ته توهان کي به اهڙي حد لڳڻ گهرجي، ڇو جو ساڻس تون متهم آهين، موسيٰ عليه السلام کي ايڏو لفظ هيڏانهن زڪوات کان انڪار ڪرڻ، هيڏي نبيء کي ملوث ڪرڻ، انتها درجي جي بي حيائي. پوء حضرت موسيٰ عليه السلام الله کان دعا گهري ته رب هاڻي هيڏا هي ماڻهو آهن فرعون کان ته جان ڇڏائي هاڻي هي هڪڙو شخص وري دولت جو پوڄاري آهي هو متڪبر هيو ته هي هٺيلو آهي متڪبر چئبو آهي ان کي جيڪو ٻين جي عزت کي ڊاهي ته پوء هن کي عزت پنهنجي سمجه ۾ اچي تڪبر ان کي چئبو آهي ٻين کي جڏهن هيٺ ڪري ته پوء هن کي پنهنجي عزت نظر اچي. وڻ ئي ملڪ ۾ نه هجي ته پوء ڪانڊيرو ٻوٽن کان مٿي ڏسڻ ۾ ايندو. ڇو ته ڪانڊيري کي ته هو قد ئي ڪونهي. متڪبر کي ڪو به مقام نه هوندو آهي. پر ٻين کي ذليل ڪري جڏهن پست ڪندو پنهنجي پيرن ۾ رونديندو هن کي لتاڙيندو پوء محسوس ڪندو ته مان وڏو آهيان. واستڪبر الله تعاليٰ ٿو فرمائي. ته فرعون تڪبر ڪيو هو ۽ پاڻ کي وڏي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڏو ته نه هيو وڏي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي الله تعالي ان کي ته ختم ڪيو من تواضع لله رفعه الله بلندي انسان کي کپي ٿي ڀل هجي پر اها بلندي جنهن رستي سان ملندي آهي اها هي آهي فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله جيڪو الله خاطر نيازمندي ڪندو نوڙت ڪندو الله ان کي بلند ڪندو آهي اها ڳالهه اصل بلندي جو راز انهي ۾ آهي پر هو ٻين کي هلاڪ ڪري ان جي اولاد کي قتل ڪري ان جي عورتن کي استعمال ڪري ذليل بڻائيندو هو ائين هن وڏائي حاصل ڪئي. هي هيو فرعون، اهو ته ويو ختم ٿي، ٻڏي غرق ٿي. هي سندس قوم جو ماڻهو هيو. هن ۾ آهستي آهستي چڙ ايندي وئي. دولت جو پوڄاري. پوء حضرت موسيٰ عليه السلام بددعا ڪئي، دعا گهري ته الله تعاليٰ هن منجهان اسان جي جان ڇڏاء. پوء رب تعاليٰ جيڪا هن سان ڪئي، ان جو بيان آهي.

فرح چئبو آهي ڦونڊ ڪرڻ کي. ان الله لا يحب الفرحين الله تعالي ڦونڊ کي پسند نه ٿو ڪري. هڪڙي فاني ۽ زائل دولت جي مٿان ڪيترو تون آڪڙ ڪندين، جنهن جي وقعت رب تبارڪ وتعاليٰ وٽ اصل ڪانهي. هڪ دفعي حضور انور صلي الله عليه وسلم ويا ٿي رستي سان. ڇيلو هڪڙو مئو پيو هو اسڪ ڇيلو. اسڪ چئبو آهي جو ٻٽو هجي، ننڍڙا ڪنڙا ۽ برو ائين پيو هو. فرمايو ته آهي ڪو توهان ۾ جو هي چئين آني خريد ڪري؟ صحابه چيو سائين ڍونڍ آ مئل ڪهڙي ڪم جا؟ فرمايو قسم آ ان ذات جنهن جي قبضي ۾ منهنجو ساهه آهي دنيا جي عزت الله تعاليٰ وٽ مڇر جي پر جيتري هجي ها ته جيڪر ڪافر کي هوند نه ڏئي ها هن کي انهن چيو ته الله تبارڪ وتعاليٰ

۽ اهي ويچاريون رڍون بگهڙ ڏسنديون هن ته ڀڄڻ گهٽ ٿيندو آهي انهن جو ٻڌيون هجن ته پوء ڳوڙهو ڪري پون هڪڙي هنڌ پوء هالي بگهڙ ان کي ڦاڙي تباهه ڪري آنڊا ڪڍي انهن کي اڇلي پوء جيڪو هڪ ٻه ڪا کيڻي هجن کڻي وڃن فرمايو ته اهي ڌڻ کي ايترو زيان نه ڪندا جيترو انسان جي دين کي مال جي محبت ۽ شرف جي محبت عزت، مال ۽ عزت جي طلب، اهي ٻه بگهڙ هن جي دين کي جيڪو تباهه ڪندا آهن. اهو فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم. اهڙيء طرح سان تڪبر، اهڙيء طرح سان عجب، هن کي عجب هو. عجب چئبو آهي هٺ کي. هٺ جي معنيٰ هيء آهي ته جيڪا شيء پاڻ وٽ آهي اها پنهنجو ڪمال ماڻهو سمجهي، الله جو فضل نه سمجهي. چئي اهو مان پاڻ ڪيو آهي. جيڪر الله جو فضل سمجهي ته پوء شڪر به لازم سمجهي پوء شڪر به نه ڪندو آهي اهو هن کي چئبو آهي عجب ۽ خود پسندي اهي هن جا ٻين ٻولين ۾ نالا آهن عجب چئجي عربيء ۾ ۽ ان عجب جي مٿان وري خوش ٿيڻ هن کي فرح چئبو آهي آڪڙ ڪرڻ

قال، هن، قارون، جواب ڏنو ته مان هنرمند هيس، تجارت جو سليقو هو، بادشاهن جي خدمت جو مون کي طريقو هيو، پنهنجي لياقت ۽ قابليت جي بنياد تي واپار تجارت ڪندي ان مهارت منجهان مان دولت حاصل ڪئي آ، الله تعاليٰ به مان کي منهنجي لياقت ڏسي مون کي ڏنو آهي قابل سمجهي مان کي مدد ڪئي آهي ائين جيڪر مان ويٺو رهان ها ته ملي ها ڇا محنت محنت ڪئي اٿم هاڻي موسيٰ عليه السلام جي چوڻ تي ۽ توهان جي مشوري تي اٿي مان هيء پنهنجي ملڪيت ۽ دولت خرچ ڪريان ائين مون کان ڪو نه ٿيندو قال انما اوتيته عليٰ علم عندي اهو مال رڳو مون کي مليو آهي منهنجي علم تي جو علم مون وٽ هيو منهنجي سمجهه تي جيڪا سمجهه مون کي هئي پنهنجي ڪمال تي مون کي مليو آهي پنهنجي محنت جي بنياد تي مليو آهي اها هن کي سمجهه نه پئي پئي ته جيڪا محنت ڪئي آهي ڀلا هن جو ڪمال هيو ڪهڙو ڪمال آهي ماڻهو جو اکيون نه هجنس ته جيڪي اکيون ڏسڻ سان ڏسي ۽ پوء ماڻهو ڪم ڪندو آ اهو ڪري سگهي؟ گونگو هجي ها ته ڪاٿي واپار ڪري ها؟ پير نه هجنس ها ته ڪٿي پنڌ ڪري ها؟ هٿ نه هجنس ها ته جيڪر ڪٿي اهي شيون کڻي ها، وصول ڪري ها؟ پر ڇڏيو هنن سڀني کي سالم هجي دماغ پاڳل هجيس ها ته پوء چريو ماڻهو به ڪو ڪم ڪندو آ؟

ماڻهو جيئرو آهي، سگهارو آهي، هلندو ٿو وتي رب تعاليٰ جي حيء جي تجلي جو فيض آهي. اهو ٿو چئي انما اوتيته عليٰ علم عندي شيء ڪهڙي هئي هن کي، جنهن تي هن کي مليو هو. ايڏي هن گستاخي ڪئي، ايڏي غلطي ڪئي. قال انما اوتيته عليٰ علم عندي ايڏو برو اکر ڳالهايائين. مون کي پنهنجي ڪمال تي مليو آهي ڪهڙو پنهنجو ڪمال آهي الله ٿو فرمائي اولم يعلم ڇا نه ڄاتائين ان الله قد اهلڪ من قبله الله تعالي هلاڪ ڪري ڇڏيا هن کان اڳي من القرون ڪيتريون جماعتون من هو اشد منه جيڪي اهي سخت هئا هن کان قوة ازروء قوت جي و اڪثر جمعا ۽ زور هيا هن کان جمع مال ۾ مال ملڪيت ۾ وڏا هيڏيون قومن جون قومون تباهه ٿيون پوء هنن جي مال هنن کي بچايو ساري جا سارا انهن سڀني طاقتن سميت الله تعاليٰ وصول ڪري ورتا دنيا منجهان جو ان جو نالو نشان به ڪونهي منعم حقيقي کي وساري ۽ دولت کي سمجهي ٿو پنهنجي لياقت تي ملي آ اها دولت جيڪڏهن نجات جو ضامن هجي ها ته پوء هيڏيون قومن جون قومون تباهه ٿي ويون اها دولت انهن کي بچائي ها جو خزانن جا مالڪ هيا، لشڪرن جا صاحب هيا. فرعون ته ذوالاوتاد هيو. ايتري قدر جو ڪنهن تي ڪاوڙجي، ڪير پڇي فرعون کان، ماڻهو کي دسرائي، هٿن ۽ پيرن ۾ لوهه جا ڪل هڻائي، زمين ۾ اونڌو ڪري سمهاري، هٿ هڪڙي پاسي ڏي ڇڪي ڪلي هڻائيس، ٻيو هٿ ڇڪي ٻئي پاسي ڏي، ٽنگ هڪڙي پاسي ڏي ڇڪي ترن ۾ ۾، پوء پيرن ۾ ڪلي هڻائي پوء چوندو هاڻي ڪٽيوس.

مطلب ته گناهن جي ڪثرت هوندي. هڪ هڪ جزي الله تبارڪ وتعاليٰ هن کان پڇندو. پڇيا نه ويندا گناهه يعني گنهگار جي سمجهه ۾ جيڪي گناهه درست آهن اها سمجهه رهندو هن جي الزام جي لاء هوندي. ان سمجهه تي رهندو هن کي الزام ملندو ايڏي هن جي غلطي ثابت ٿي پوندي. بهرحال هن جواب ڏئي ڇڏيو ڪيئن ته ڪونه پڄندو مون کان ڪجهه ڏيڻ حضرت موسيٰ عليه السلام کان به الڳ ٿي ويو ايتري قدر گستاخي ڪيائين خرج عليٰ قومه في زينته پوء نڪتو پنهنجي قوم پنهنجي زينت ۽ سينگار تي

ماڻهن ۾ رغبت پيدا ٿي. قال الذين اوتوا العلم پر انهن ۾ جيڪي صاحب علم هيا، هدايت جا صاحب هيا، جن کي الله تعاليٰ دين ڏنو هيو، علم جي معنيٰ اها آهي. هتان سمجهه ۾ اچي ٿو ته علم انهيء شخص جي مقابلي ۾ هيو. قارون وٽ جيڪا دولت ۽ ملڪيت ۽ اٽڪل، ۽ تجارت ۽ واپار ۽ سڀ ڳالهيون ان کي علم قرآن نٿو ڪوٺي ڇو ته الذين اوتوا العلم ان جي مقابلي ۾ آيو آهي تنهن جي معنيٰ ته قارون ۽ قارون جي جيڪا جماعت يا جيڪي انهي جي خوبيء کي ڏسي ۽ چون پيا ته جيڪر اسان کي به هجي ها انهن کي الله تعالي الذين اوتوا العلم جي مقابلي ۾ رکيو آهي معنيٰ ان کي علم نه هو الذين اوتوا العلم اهي شخص آهن جن کي رب تبارڪ وتعالي دنيا جي فاني چمڪ دمڪ تي اعتبار نه ڏنو آهي ۽ دولت تي ويساهه نه ڏنو آهي ۽ اهڙي قسم جي سينگار تي ۽ ظاهري عزت تي ڪو به ڀروسو نه ڏنو آهي اهي هِن الذين اوتو العلم ويلڪم خرابي هجي توهان جي لاء انهن هنن کي چيو ثواب الله خير درجو الله تعالي جو خير ڀلو بهتر آهي لمن آمن انهن لاء جيڪي ايمان آڻين وعمل صالحا نيڪي جا ڪم ڪن توهان هن وقت ۾ ايتري قدر ڇو هرڀرو رغبت شروع ڪئي آ؟ خير خير ڪيو بابا، نادان نه ٿيو، دنيا جي آسودگي کي ڏسي متان سمجهندا هجو ته ڪا اها به وڏي قسمت آ. ائين نه ڪريو. هنن نصيحت ڪئي. قارون جي عزت کي ڏسي توهان انهي ۾ ايتري قدر رغبت نه رکو جو اهو وڏو مسئلو آ هڪڙو. دولت کي توهان سعادت مندي ٿا سمجهو، خير ۽ شر جي تميز ڪريو، حق ۽ باطل جو فرق ڪيو، ويلڪم هلاڪ هجي توهان جي لاء، هلاڪت هجي، ثواب الله جو ڀلو آهي، لا يلقاها الا الذين صبروا الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو ثواب الله طريقو ڪسب رضا جو انهيء کي نه حاصل ڪندا مگر اهي شخص جيڪي دنيا جي تڪليف تي صبر ڪندا، الله جي فرمانبرداريء جي مشقت کي سهندا، چوندا رب جي فرمانبرداري ڪبي ڪيڏي به تڪليف پهچي ۽ دولت ڪيڏي به آساني سان ملي ته اها اسان جي مقصد ۾ ڪانهي، رب جي فرمانبرداري نه وڃي. اهي اي لا يلقاها نه حاصل ڪندا انهيء، خير ۽ برڪت کي، ايمان ۽ عمل صالح کي، نه حاصل ڪندا مگر اهي جيڪي صابر، سهپ وارا، دين جي ڪري تڪليفون سهي پنهنجي دين کي محفوظ رکڻ وارا. جيئن هڪڙو ويچارو چوندو آهي ته دنيا جي جهان ۾ جيڪڏهن ڪو آرام آهي ته آهي ڏهه ويهه ورهيه مرڻ کان بعد ته پوء ڪاٽڻا پوندا هزارين ورهيه پوء اهو ڪهڙو آرام جيڪو اڳتي جي مصيبت کي کڻي موت هر مصيبت اها ڳالهه رب فرمايو فخسفنا به پوء غارت ڪيوسي انهيء کي وبداره ۽ ان جي گهر کي الارض زمين ۾ سڪي زمين ۾ گنوايوسي ان کي گنوائڻ سنڌي معني خسفنا سڪي زمين ۾ اهو پنهنجي دولت ۽ ملڪيت جي مظاهري ۾ نمائش ۾ بيٺو هو

بس اها حالت ٿي پئي. وما ڪان من المنتصرين ۽ نڪي هيو پنهنجي مدد آڻيندڙن منجهان جو ڪا مدد گهرائي وٺي ٻئي پاسي ڏانهن وارو ڪيو اسان کي ڪڍو زمين ۾ ٻڏندا ٿا وڃون اهڙو حال ٿي پيو هاڻي سائين اهو نتيجو جو ڏٺو انهن ماڻهن جن جو وات پيو پاڻي ڪري ڪلهه اهي ماڻهو جيڪي قارون جي ترقي ۽ بلندي کي ڏسي آرزو پيا ڪن ته جيڪر ڪاش به اسان کي به هجي ها، يا ليت لنا مثل ما اوتي فرعون قارون، اسان کي به جيڪر اهڙي دولت هجي ها جيڪا قارون کي، ڪلهه جيڪي چون پيا، اڄ ڇا پيا چون؟ اڄ چون پيا ته يار الله تعاليٰ اسان کي بچايو چڱو ٿيو جو اهڙي دولت ڪانهي. اهڙو عروج ڏسي هنن ويچارن کي به شوق ٿيو هو. ان جو مثال اهڙو آهي جو جيئن هڪڙو تمام سهڻو خاصو نانگ ڏسي ۽ ڪوشش ڪري ۽ چئي ته جيڪر ماکي به هجي پوء جو کڻي ان کي وٺي ۽ اهو ڳچيء ۾ ويڙهي جيئن ۽ هڻيس چڪ ۽ زهر سان سڄي کي ڏنڀي رکي هڻي پوء ماڻهو وڃي محسوس ڪندو ته اها ته ڪا بلا هئي هن جي ظاهري خوبيء کي ڏسي ۽ اسان ايتري قدر مست ٿيا هياسون اصبح الذين تمنوا مڪانه اهي شخص جيڪي تمنا پيا ڪن مڪانه معنيٰ چون پيا ته جيڪر هجي ها مڪان به معنيٰ ڪون جي هجڻ مال جو ۽ دولت جو جيڪي شخص تمنا پيا ڪن آرزو پيا ڪن مال ۽ دولت جي هجڻ جي هو جو ضمير ورائي مال دولت ڏي يا اها معنيٰ ڪيوس يا مڪانه معنيٰ فرعون جو جيڪو مقام مڪان ۽ مرتبو آهي مقام آهي ان جي ڪوشش پيا ڪن ته اسانکي به اهو مرتبو هجي ها يا مڪانه معنيٰ فرعون واري دولت اسان کي هجي ها ته پوء ضمير دولت ڏي ورايو ۽ جي مڪانه هجي معنيٰ جڳهه وٺو ته پوء معنيٰ اها سيٽ فرعون واري جيڪر اسان کي به هجي ها قارون واري قارون واري هجي ها بالامس ڪلهه جيڪي چون پيا يقولون ڪاش جي اسانکي به هجي ها ويڪان الله رزق چون پيا ته هاء خرابي الله رزق جنهن جي لاء ڪشادو ڪري جنهن جي لاء تنگ ڪري ڪلهه هاڻي اڄ چون پيا ته ڀائي خرابي ٿي، وڏي خرابي هيء ته الله تعاليٰ کولي ڏي روزي جنهن کي چاهي پنهنجي ٻانهن مان ۽ تنگ ڪري روزي جنهن جي لاء چاهي، ڇو نه الله تعاليٰ جيڪڏهن الله تعاليٰ نه احسان ڪري ها اسان تي ته لخسف بنا اسان کي به جيڪر ائين سڪي زمين ۾ گهنوائي ها پر شڪر ٿيو جو قارون واري دولت اسان کي نه هئي هاڻي اڄ پيا اهي به شڪر ڪن. هڪڙي شاعر ويچاري چيو آهي ڪم عاقل عاقل اعيت مذاهبه اهي مختصر معاني ۾ شعر آندو اٿن ڪيترا عقلمند ويچارا وڏا دانا هئا انهن جا جيڪي رستا هجن معاش جا سي ٿڪجي پون تنگ روزي گذارين ڪم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا ڪيترا جاهل بي سمجهه ڄٽ ۽ انهن کي ڏسين ته وڏي نعمت او رزق ۾ عيش ۾ هذا الذي ترڪ الاوهام حائرة اهو هڪڙو چڪر آ وڏو، اها هڪڙي گردش آ، جنهن ماڻهن جي خيالن کي پريشان ڪري ڇڏيو، وصير العالم النحرير زنديقا انهيء گردش وڏي هڪڙي عالم کي، وڏي هڪڙي سمجهدار کي بي دين بڻائي ڇڏيو، جو انهن جاهلن کي ڏسي دولتمند ڪو علم وارو جڏهن جو هن جي نفس ۾ تربيت ڪانهي، هن جي روح ۾ ڪا.

جو قارون جي طرح اسان کي نه بڻائين، نه ته انهيء ڪافر وانگر اسان به تباهه ٿي وڃون ها. جيڪي چوندا ها، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، اڄ اهي تمنا پيا ڪن ته شڪر ٿيو جو نه مليو اسان کي قارون وارو خزانو. تلک الدار، تلک الدار الاخره، الله ٿو فرمائي ته اهو گهر آهي آخرت جو، جيڪو عطا ڪيو آهي اسان. نجعلها للذين، ڪندا آهيون اسان اهو گهر آخرت جو بخشيش لا يريدون علوا في الارض جيڪي زمين ۾ بلندي نه ڪن، تڪبر نه ڪن، جيئن قارون، فرعون، ڪيو. ولا فسادا نه ڪي بگاڙ جيئن قارون ڪيو. ٻه شخص ها حضرت موسيٰ عليه السلام جي مقابلي ۾ هڪ هو هڪڙو هو عالي ان فرعون علا في الارض ۽ ٻيو هي هو فسادي فرعون رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته دار الاخره ته اسان انهن جي لاء ڪندا آهيون جيڪو تڪبر به نه ڪري ۽ هٺ به نه ڪري

اعطيه افضل ما اعطي السائلين جنهن شخص کي منهنجو قرآن رجهائي ٿو ڇڏي. ٻيا دنيا جا ڪم ۽ ٻيون ٻيا خفا نٿو ڪري سگهي پر هن قرآن جي سکڻ ۾ ۽ پڙهڻ پڙهائڻ ۾ مشغول مصروف ٿي ويو آ. دنيا جي ڪمن کان هيڏي اچي ويو آ. من شغله القرآن جنهن شخص کي قرآن منجهائي ڇڏي ۽ رجهائي ڦٽي ڪري. ٻين ڪمن کان اعطيه مان ان کي عطا ڪندو آهيان افضل ما اعطي السائلين وڌيڪ ان کان جيڪي سائلين کي ڏيان هڪڙا مون کان گهرندا آهن ته الله اسان کي هي ڏي هي ڏي پر رب تبارڪ تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهن سوال ڪندڙن کي مان ايترو ڪونه ڏيندو آهيان جيترو بنا گهرڻ جي قرآن جي مصروف کي ڏيندو آهيان ڇو ته هو ته قرآن ۾ مصروف ٿي ويو هاڻي الله تعاليٰ کان دعا گهرڻ جي موقعي به ڪونه خدا خداؤن گهري رب تعاليٰ ڏسي ٿو ته هن جي هي حاجت، هي حاجت، هي حاجت، ٻانهي کي الله ٻانهي کان پاڻ کان وڌيڪ ٿو سڃاڻي، ڇو ته هو خالق آهي، ٻانهو پنهنجي جسم جو خالق ته ڪونهي. الله تعاليٰ اسان جي حاجتن کي ڄاڻي ٿو، جڏهن ته اسان کي پنهنجي حاجتن جي خبر ناهي، سڀاڻي ڇا ٿيندو، هن گهڙي کان پوء ڇا کپي، اها ته خدا کي خبر آهي. تنهن ڪري الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته بنا گهرڻ جي مان اهڙي شخص کي ڏيندو آهيان، جيڪو قرآن ۾ مصروف ٿو رهي. هنن ماڻهن انهي ڳالهه کي نه سمجهيو. هي دين ۾ مصروف رهن ها، موسيٰ عليه السلام جو چيو وٺن ها ته الله تبارڪ وتعاليٰ هنن کي عزت ڏئي ها، دنيا جي به آخرت جي به. هنن دنيا جي عزت سمجهي هڪڙي تڪبر ڪرڻ، ٻين کي ذليل ڪرڻ، هڪڙي مال ملڪيت گڏ ڪري ۽ انهن جي مٿان آڪڙ ڪرڻ. رب تعاليٰ ٻنهي کي ختم ڪيو.

اهو سڄو انجام الله تعاليٰ انهن جو ٻڌايو. هاڻي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي ڳالهه ٿو ٻڌائي ته تنهنجي سامهون به هڪڙو فرعون آهي ٻيو قارون آهي. فرعون آهي ابو جهل، قارون آهي اميو وري دولت جو مالڪ. جيئن حضرت موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ ڪامياب بڻايو انهن جي مقابلي ۾ تيئن توکي به الله تعاليٰ انهن جي مقابلي ۾ ڪامياب بڻائيندو. ان الذي فرض عليڪ القرآن

توکي عظيم الشان ڪتاب ڏنو، پيغمبري عطا فرمائي، مديني منور ۾ هيڏي جماعت ڏني، قوت ڏني، ڪجهه وقت کان پوء وري جيئن هجرت ٿي، هجرت کان بعد نبي سائين جن کي الله تعاليٰ فتح ڏني جو انهي مڪي مڪرمه جي مٿان اچي قبضو ڪيائون، بيت الله شريف جنهن کي ڇڏي ويا ها، انهي بيت الله شريف منجهان بت ڪڍرايائون ۽ ان کي ڌوئاري صاف ڪيائون، ڪعبي کي غلاف چاڙهايائون، وڏي عزت ڪيائون، هڪڙي معنيٰ اها. ۽ ٻي معنيٰ اها آهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ جنهن توکي قرآن ڏنو آهي توکي پنهنجي انهيء منزل تي آڻيندو جتان توکي هيڏي دنيا ۾ موڪليئي وري ساڳو توکي پنهنجي انهي طرف آخرت ڏي آڻيندو ۽ اتي تنهنجي عزت ڪندو جيئن دنيا ۾ تنهنجي عزت ٿي آهي تيئن آخرت ۾ عزت جيئن هتي سڀني نبين جو سردار آهي اتي تنهنجي سرداري هوندي اها معنيٰ ٿي رب تبارڪ وتعاليٰ نبي سائين جن کي شب معراج ۾ وٺي ويا لکن ٿا ته الله تعاليٰ توکي جيئن رات معراج ۾ سڀني نبين جو امام بڻايو تيئن تنهنجي امامت آخرت ۾ به هوندي جو سوا لک نبين جو تنهنجي در تي شفاعت جي موقعي تي اچي بيهندو لرادڪ الي معاد جي اها معنيٰ به ڪئي اٿن

۽ انهن کي ڇڏيندو ڪونه ڪو. وما ڪنت ترجو ان يلقيٰ اليڪ الڪتاب، اي نبي! توکي پهريائين ته اها اميد ڪانه هئي، جڏهن پيغمبري نه هئي، نه ڪو تون پيغمبري جي انتظار ۾ هئين. اتي مڪي مڪرم جي مقدس شخصيت ۽ مڪي مڪرم جي هڪڙي امين شخصيت تسليم ڪيو ويندي هئين تنهنجا اخلاق بلند هيا، تنهنجو خلق عظيم هيو، اهي سڀ شيون هيون، پر هاڻي ايڏي اميد تنهنجي ڪانه هئي ته توکي الله تعاليٰ سوا لک نبين جو سردار بڻائيندو، توکي پيغمبري عطا ڪندو. وما ڪنت ترجو ان يلقي اليڪ الڪتاب توکي اها اميد ڪانه هئي، نه اميد ڪندين ته موڪليو ويندو توتي ڪتاب، قرآن، نازل ٿيندو الا رحمة من ربڪ مگر مهرباني اها ٿي پئي رب جي پاسي کان جنهن الله توکي

هاڻ اهي ڪافر ها متان تنهنجو رشتو، تنهنجي مٽي، اها ڀائي بندي متان تو کي طبعي طرح سان مجبور ڪري سو اهو خيال ڪجانء. هي سائين خاص معنيٰ. عام معنيٰ ساري دنيا جي اندر جيڪي به ڪافر آهن انهن ڪافرن جي ڪفر کان نفرت ڪجانء. بس هڪڙو ڪم اهو. قرآن جو نتيجو اهو آهي ته ٻي خدمت قرآن جي نه ڪري رڳو ڪفر کان نفرت ڪري ته به ڪافي آهي ڪامياب آهي اهو ماڻهو. ڏسي ته گناهه آ ته گناهه کان نفرت ڪري. تمام گهٽ ۾ گهٽ درجو آهي قرآن جي وفاداري جو اهو ۽ جيڪو نبيء جي مٿان ڪم رکيو ٿو وڃي اهو گهٽ ڪيئن چئبو وڏو ڪم چئبو نه ڪيترا ڪم آهن ڪفر جا الله رسول جيڪي به شريعت بيان فرمائي آهي ان جي خلاف سڀ ڪفر آهي اسلام ۽ ڪفر پاڻ ۾ ٽڪريل شيون وچ ۾ ٻي شي ڪانه ڪا ڪفر ۽ اسلام جي وچ ۾ ڪا اهڙي شي هجي جو ڪجهه ڪفر جي هجي ڪجهه اسلام جي هجي حد مشترڪ ته آهي ڪانه

جيڪڏهن ڪو قريب ڪو رشتيدار آهي تڏهن به هن کي الله جو حڪم ٻڌائبو ڪو امير آهي ڪو غريب آهي ته ان کي به ساڳي طرح حڪم ٻڌائبو الله جي حڪمن تي ڄميل رهبو وادع الي ربڪ رب جي پاسي سڏ ولا تڪونن من المشرڪين تون شرڪ وارن منجهان نه ٿجانء متان انهن شرڪ وارن جي پارٽي ۾ تون به گڏجي بيهين ٻين کي الله جو قرآن ٻڌاء رب جا حڪم احڪام سمجهاء اهڙيء طرح سان تون مشرڪن منجهان نه ٿجانء ان جي معنيٰ اها ڪانهي ڪا ته ڪو نبيء ۾ اهو احتمال هيو پر الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته مشرڪن جي پاسي کي هڪڙا ڪافر ٻيا مشرڪ ڪافر ان کي چئبو آهي جيڪو دين جو انڪار ڪري مشرڪ ان کي چئبو آهي جو پاڻ کي چوي به ته مان دين دار آهيان پر مشرڪ آهي خدا سان شرڪ ڪري الله جي توحيد ۾ نقصان ڪري انهن منجهان به نه ٿجانء معنيٰ نفعي نقصان جو مالڪ هڪڙو تنهنجو رب آهي ٻيو ڪونهي ولا تدع مع الله الها آخر الله تبارڪ وتعاليٰ هڪڙو بادشاهه آهي هڪڙو مالڪ آهي انهي رب تبارڪ وتعاليٰ هڪڙي مالڪ ۽ هڪڙي بادشاهه جي ڳالهه اها پنهنجي خيال ۾ رکجانء ان سان گڏ ٻئي ڪنهن کي نه سڏجانء جو ڪو حاڪم به ڪونهي اهو حضور انور صلي الله عليه وسلم کي خطاب آهي پر ٻڌائڻو ٻين کي آهي اصل مقصد اهو آهي ته جڏهن نبيء کي الله تبارڪ وتعاليٰ نٿو موقعو ڏئي ڪافرن سان تعلق جو، مشرڪ، مشرڪن سان رهڻ جو، الله سان گڏ ٻئي کي سڏڻ جو موقعو نبيء کي نٿو ڏي ته باقي ٻيو ڪير آهي جنهن کي الله تبارڪ وتعاليٰ ڇڏي، جنهن نبين کي خدا تعاليٰ پنهنجو پيار، اعتماد، سڀ ڳالهيون ڪري، ڏئي ۽ موڪليو آهي دنيا ۾ بي فرماني جيڪڏهن خدا کي پسند هجي ها ڪنهن جي ته جيڪر نبين کي کڻي ڪنهن وقت جي لاء ڇڏي ها ته غلطي ڪن ڀلا الله تعاليٰ انهن کي ته ايڏو محفوظ رکيو جو جيئن معصوم هجي ڪو. لا تدعوا مع الله الها آخر پنهنجي رب سان گڏ ٻئي ڪنهن کي نه پڪارجانء پنهنجو حاڪم ۽ مالڪ سمجهي نه سمجهجانء الله تعاليٰ کان سواء ڪنهن کي حاڪم لا اله الا هو ناهي ڪوئي بندگي جي لائق مگر هڪڙو الله آ حڪومت انهي الله جي هوندي جيئن خالقيت انهي جي آ تيئن مالڪيت انهي جي آ مخلوق انسان آ تنهن ڪري ڪنهن مخلوق جي آڏو نه جهڪبو ۽ محڪوم انسان آ، تنهنڪري ڪنهن حاڪم جي آڏو نه جهڪبو. حڪومت جڏهن الله جي ٻڌائي ٿو ته پوء ان الله خاطر ان جي ڳالهه تسليم ڪبي. جيڪڏهن غير الله جي حڪومت ٻڌائي ٿو ته هن کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو مشرڪ آ؟ شرڪ ٿيندو آهي هڪڙو خالقيت ۾، ٻيو شرڪ ٿيندو آهي الله جي مالڪيت ۾. مالڪي الله جي بادشاهي آ. خالقيت الله جي پيدا پيدا ڪرڻ آ.

الله تبارڪ وتعاليٰ هن جو جيڪو پروگرام رکيو باهه جا پرستار ايراني ماڻهو انهن تي ڪاميابي ۽ فتح جو موقعو رب تعاليٰ هنن محفوظ رکيو آهي محفوظ رکيو آهي اهي آهن ايراني جن وٽ هڪڙو اهرمن ٻيو يزدان يزدان چوندا هئا خير جي خالق ۽ خدا کي اهرمن چوندا هئا شر جي مالڪ ۽ خدا کي ايرانين وٽ ٻه خدا هئا اهو راضي ڪندا ها اهرمن کي جيڪو شر جو خدا هي متان تڪليف پهچائي ان جو مظهر بڻايو هو باهه کي تنهن ڪري باهه جي پوڄا ڪندا هئا باهه ٻرندي ايران ۾ ان کي سجدو ڪندا هئا هنن جو وڏو بادشاهه هيو نوشيروان پوء ان جي اولاد سيدنا عمر فاروق رضي الله تعاليٰ عنه اها فتح ٿو ڪري باسٺ کان ايڪهتر تي نبي سائين جن جي جيڪا نبوت آهي

انهن ۾ قرباني ڏيڻي پوندي ڪاميابي توهان جي آهي ايترو ماڻهو نه سمجهن ته رڳو آمنا تي ڪفايت ڪبي آمنا وڏي دولت آهي معنيٰ ايمان آندو اسان پر ان جي پٺيان عمل صالح آهي عمل صالح اسلام جي چوٽيء جو آهي ذروة سنامه الجهاد ادناها اماطة الاذيٰ گهٽ ۾ گهٽ آهي ننڍڙي ۾ ننڍڙو درجو ايمان جو آهي گندگي رستي سان پري ڪرڻ رستا صاف ڪرڻ ڪٿي ڪک ڪنڊو ڪا اهڙي گندي شيء جنهن ۾ ماڻهو جو پير خراب ٿي پوندو اچتو يا ڪنهن کي ايذاء اچي وڃي اهڙي شيء کي جيترو ٿي سگهي اوترو ماڻهو پري ڪري اها ايمان جي نشاني آهي ابتدائي فرمائن ته الايمان بضع وسبعون شعبة ايمان آهي اڻانوي شاخ

اها ادنيٰ آهي جو اها سڀ کان مٿي جهاد تنهن ڪري آمنا چوڻ واري ماڻهو کي هن ڳالهه جي لاء تيار رهڻ کپي ته امتحان ٿيندو احسب الناس ڇا گمان ڪيو آ ماڻهن ان يترڪوا ته ڇڏيا ويندا ان يقولوا جو چون آمنا اسان ايمان آندو ان تي ڇڏيا ويندا بس

انهن کي به درد رسندو آهي، زخم ايندا آهن، جيئن توهان کي، پر يرجون من الله ترجون من الله ما لا يرجون الله ۾ اميدون توهان کي آهن، انهن کي اميدون ڪونهن. پوء بي اميد ماڻهو به اٿي ڪم ڪن ٿا، توهان اميد وارا الله جي رستي ۾ نٿا اچو، هي ڇا آهي؟ امتحان ٿيندو وڏو، رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته ان امتحان ۾ اچو زباني ايمان جي دعويٰ اها گهٽ ڪانهي پر انهي جي بنياد تي جيڪو ايمان هوندو سو تمام وڏو هوندو. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن فرمايو اشد البلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل مصيبتن ۾ زياده گرفتار هوندا نبي پوء جيڪو پنهنجي ڪردار ۾ ويجهو ٿيندو ويندو نبيء جي ڪردار سان ان کي تڪليف پهچندي

انهي سان گڏ جيڪڏهن ڪنهن نازڪ ماڻهو کي، ڪنهن بادشاهه کي، ڪنهن سردار کي بيهاربو ته اوترو ڪم ته پري آهي پر ٿوري ڪم ڪرڻ جي اندر ايترو وڌيڪ ٿڪبو ۽ اذيت ۾ اچي ويندو جو هن کي ڄڻ خبر به ڪانه پوندي. جيستائين هو ٿڪجي تيستائين ته هن کي وڏي تڪليف. سوا لک نبين جو سردار آهي يا جيڪا الله تعاليٰ حضور پاڪ کي سرداري ڏني آهي. اها سندن روح ۽ بدن جي نفاست به ته آهي. عزائم ۽ همتون ٻي ڳالهه آهي. تنهنڪري ٿورڙي به تڪليف اسلام جي باري ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم کي ائين تڪليف آهي جيئن هڪڙي بادشاهه کي تڪليف پهچي وڃي. هڪ ڪاشتڪار جي مقابلي ۾ بدني محنت جي اندر روحاني اذيت ۽ روح فرسائي جهڙا ڪم جيڪي دنيا ۾ ٿيا نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي انهن ايڏي اذيت ڏني اها مرڻ نانوت ئي ساري جواب ڏنو آهي تنهن ڪري پوء ايڏو ايذاء واقعي ڪنهن کي ڪونه پهتو جهڙو حضور سائين کي پهتو ولقد فتنا الذين من قبلهم الله فرمائي ٿو ته اها رواجي ڳالهه آهي اسانجي اڳين کي به امتحانن ۾ اسان وڌو البت امتحان ورتوسي اسان انهن کان جيڪي اڳي به هيا ائين ڪونهي ته رڳو امتحان توهان کان وڏا سخت امتحان انهن کان ورتا ويا. هڪ دفعي صحابه ڪرام نبي سائين جي خدمت ۾ دانهن ڪئي ته سائين تڪليفون ڏاڍيون اچي ويون آهن.